From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອານາສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ບັນດານັກວິທະຍາສາດສ້າງແຜນປະກາລັງໂລກສະບັບໃໝ່ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການເມື ອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ປະຈຳແລງວັນສຸກມື້ນີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ພັນທະມິດຢູໂຣບຂອງອົງ ການເນໂຕ ຈະນຳໃຊ້ 2 ເປີເຊັນຂອງ GDP ເຂົ້າໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ການໂຕ້ຖຽງກັນຂອງທ່ານ ທຣຳ ແລະ ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່ຽວກັບເນໂຕ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂ ອງອາເມລິກາໃນໂລກ ແລະ ອິສຣາແອລຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານໂລກປະຕິເສດຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ກ່ຽວກັບເມືອງຣາຟາ ຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ແລະ ສະບາຍດີ ອານາສັກ ມື້ນີ້ເຮົາຊິມາເລີ່ມຕົ້ນຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນກ່ຽວກັບອົງການເນໂຕ ຊຶ່ງການປະກາດຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ເນາະ ອ່າ ໄດ້ກາຍມາເປັນຄັ້ງ ທຳອິດຂອງອົງການ ອ່າ ທີ່ ອ່າ ບັນດາປະເທດພັນທະມິດຢູໂຣບຂອງອົງການເນໂຕ ຈະນຳໃຊ້ 2 ເປີເຊັນ ເຂົ້າໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນປີ 2024 ນີ້ ບັນດາປ ະເທດພັນທະມິດຢູໂຣບຂອງອົງການເນໂຕນີ້ ຈະລົງທຶນໂດຍລວມເຂົ້າໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການນັ້ນ ລວມແລ້ວແມ່ນ 380 ຕື້ໂດລາ ໂດຍ ໂດຍທ່ານ ສໂຕລເຕັນເບີກ ກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນຈຳນວນ 18 ຂອງ 31 ປະ ເທດສະມາຊິກອົງການເນໂຕ ໃນປີນີ້ຈະໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເປີເຊັນຂອງ GDP ເຂົ້າໃນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍໃນປີ 2014 ຂອງບັນດາສະມາຊິກອົງການເນໂຕ ທີ່ໄດ້ວາງອອກເມື່ອໜຶ່ງທົດ ສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ກໍເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ ພາຍຫຼັງການລຶ ຍຶດເອົາແຫຼມໄຄຣເມຍແບບຜິດກົດໝາຍຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານ ແບຣດ ບາວແມນ ຜູ້ອຳນວຍການອາວຸໂສຂອງສູນ ກາງດ້ານການທະຫານ ແລະ ອຳນາດການທາງດ້ານການເມືອງ ຢູ່ທີ່ມູນນິທິປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສຳຄັນ ແລະ ໃນທາງບວກກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ກ່າວເຕືອນວ່າ ຍັງມີ ອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ ທ່ານ ບຣາວແມນ ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ທຸກໆການກະທຳທີ່ບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄຳໝັ້ນ ຄຳໝັ້ນທີ່ສຳຄັນຂອງຕົນ ແລະ ບໍ່ສາມາດບັນລຸຕໍ່ພື້ນຖານຂອງການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີນີ້ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີ ການອະທິບາຍທີ່ຈິງຈັງ ພວກເຮົາເຫັນການບຸກລຸກທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຢູໂຣບ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ແລ້ວລັດຖະບານທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ນັ້ນ ຊ້ຳພັດກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ ໂປແລນ ແລະ ສະຫະລັດຄາດວ່າຈະເ ປັນຜູ້ນຳໃນການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນຂອງອົງການເນໂຕ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດອື່ນໆຈະຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນແຕ່ລະປະເທດ ໃນລະຫວ່າງທີ່ລຸກຊຳເບີກຈະນຳໃຊ້ງົບປະມານໜ້ອຍສຸດຂອງ GDP ເຂົ້າໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ທ່ານສະໂຕລເຕັນເບີກໄດ້ເຕືອນບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວວິທີການໃດໆ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ສະມາຊິກອົງການເ ນໂຕອື່ນໆ ອານາສັກ
ໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນແບບໜັກແໜ້ນວ່າ ຖ້າຫາກໄດ້ຖືກເລືອກ ທ່ານຈະບໍ່ປົກປ້ອງບັນດາສະມາຊິກເນໂຕທີ່ບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ບັນດາບ້ວງເງິນດ້ານການທະຫານສຳລັບຕ່າງປະເທດທີ່ຍັງຕິດຂັດຢູ່ສະພາ ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງກຳລັງປາກົດຂຶ້ນກັບວິທີທີ່ປະທານາທິບໍດີອາເມຣິກັນສອງທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກ ຂອງພວກເຂົາເບິ່ງບົດບາດຂອງອາເມຣິກາຢູ່ໃນໂລກ ທ່ານໄບເດັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພັນທະມິດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູເປັນຫຼັກ ການພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍທາງ ດ້ານການຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໂດຍລວມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານທຣຳ ຜູ້ທີ່ມີແນວໂນ້ມວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຈາກພັ ກຣີພັບບລິກັນ ກຳລັງຊຸກຍູ້ແນວຄວາມຄິດແບບໂດດດ່ຽວ America First ຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມວິຕົກກັງວົນຢູ່ໃນບັນດາພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ບັນຫາຢູ່ບ່ອນວ່ າ ວໍຊິງຕັນຈະປະຕິບັດຕາມຫຼັກການປ້ອງກັນຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ມາດຕາທີ 5 ຂອງກົດບັດເນໂຕແນວໃດ ເຊິ່ງກຳນົດໃຫ້ສະມາຊິກຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການບຸກໂຈມຕີຈາກພາຍນອກ ໃ ນຄຳປາໄສໃນການໂຄສະນາຫາສຽງໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ໂອ້ອວດວ່າ ໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄັ້ງໜຶ່ງທ່ານເຄີຍໄດ້ກ່າວເຕືອນຜູ້ນຳອົງການເນໂຕວ່າ ທ່ານຈະຍອມໃຫ້ຣັດເຊຍເຮັດສິ່ງທີ່ ຣັດເຊຍຕ້ອງການ ຕໍ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມພັນທະມິດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ໃນການປະກອບສ່ວນ 2 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດໃຫ້ແກ່ການໃຊ້ຈ່າຍທາງທະຫານ ຄຳປາໄສດັ່ງກ່ າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນໃນບັນດາປະເທດພັນທະມິດເນໂຕ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເມື່ອ 2 ປີກ່ອນ ແຕ່ບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂ ອງທ່ານທຣຳເບິ່ງວ່າເປັນພຽງຄຳເວົ້າເພື່ອໂຄສະນາຫາສຽງເທົ່ານັ້ນ ແນວໃດກໍຕາມ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຢູ່ອີກບ່ອນໜຶ່ງ ໃນຕອນແລງວັນພຸດ ທ່ານທຣຳບອກເລື່ອງນີ້ອີກຄືນຄືນອີກຄັ້ງ ໂດຍກ່າວວ່າ ຟັງເດີ້ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ຈ່າຍເງິນ ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ປົກປ້ອງ ຕົກລົງເນາະ ທ່ານທຣຳໄດ້ຈົ່ມມາດົນນານແລ້ວວ່າ ວໍຊິງຕັນຕ້ອງແບກຮັບສ່ວນແບ່ງທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳຈາກພາລະຂອງພັນທະມິດ 31 ປະເທດ ໃນຊ່ວງຫຼາຍເ ດືອນກ່ອນການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2016 ຂອງທ່ານ ທ່ານໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງເນໂຕ ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າຫຼ້າສະໄໝ ທິບສຸດາ
ສານຍຸຕິທຳສາກົນ ຫຼື ICJ ຄວນປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ທີ່ໄດ້ຂໍໃຫ້ສານອອກມາດຕະການສຸກເສີນຕື່ມອີກ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຢູ່ໃນເມືອງຣາຟາ ແຕ່ອິສຣາແອນໄດ້ໂຕ້ ຖຽງຕໍ່ສານໂລກ ອິສຣາແອນກ່າວວ່າ ມາດຕະການສຸກເສີນທີ່ອອກໂດຍສານຍຸຕິທຳສາກົນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ກວມເອົາສະຖານະການຂອງສົງຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາໂດຍລວມແລ້ວ ອີງຕາມເອກະສາ ນທີ່ເປີດເຜີຍອອກມາໃນວັນພະຫັດໂດຍ ສານຍຸຕິທຳສາກົນ ອິສຣາແອນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານຍຸຕິທຳສາກົນປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ເຊິ່ງໄດ້ຍື່ນສຳນວນຟ້ອງໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ໃນການຍື່ ນດັ່ງກ່າວ ອາຟຣິກາໃຕ້ກ່າວວ່າ ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນນັບຕັ້ງແຕ່ການຕັດສິນຂອງສານໃນເດືອນມັງກອນ ໝາຍຄວາມວ່າມີການປະກາດສົງຄາມຢູ່ເມືອງຣາຟາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອນ ທ່າ ນເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ສານຍຸຕິທຳສາກົນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ອິສຣາແອນດຳເນີນການທຸກຢ່າງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼັງຈາກອາຟ ຣິກາໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາດົນນານ ໄດ້ກ່າວຫາກອງທັບອິສຣາແອນກ່ຽວກັບການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ແຕ່ອິສຣາແອນໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ ໄດ້ກະທຳການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຕົນຈະຍອມ ຮັບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ໄດ້ກ່າວອ້າງເອົາໂດຍທ່ານປຣາໂບໂວ ຊູບຽນໂຕ ອະດີດນາຍພົນຂອງກອງທັບ ທີ່ມີອະດີດທີ່ມີການຖົກຖຽງກັນ ເຊິ່ງຖືກສັ່ງຫ້າມເຂົ້າສະຫະລັດເ ປັນເວລາຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດ ພວກເຮົາຈະສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດບອກວັນທີທີ່ແນ່ນອນ ຫຼື ເ ວລາທີ່ແນ່ນອນກັບພວກທ່ານໄດ້ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າ ເຂົ້າໃຈວ່າຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຍັງອອກມາຢູ່ ພວກເຮົາຈະເຄົາລົບຄະແນນສຽງ ແລະ ສຽງຂອງປະຊາຊົນຊາວອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ທີ່ປຶກສາດ້ານກ ານສື່ສານຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກ່າວຕໍ່ VOA ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງທຳນຽບຂາວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ການນັບຄະແນນສຽງເບື້ອງຕົ້ນຈາກສະຖາບັນສຳຫຼວດຫຼາຍແຫ່ງສະແ ດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານປຣາໂບໂວ ເຊິ່ງຄືກັນກັບຊາວອິນໂດເນເຊຍສ່ວນຫຼາຍທີ່ມັກໃຊ້ຊື່ແທ້ຂອງທ່ານ ມີຜົນທີ່ດີເດັ່ນກວ່າຄູ່ແຂ່ງຄົນອື່ນໆ ຄືທ່ານອານີ ບາສເວດານ ແລະ ທ່ານການຈາ ປຣາໂນໂວ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ ະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງເປັນເກນທີ່ຈະຫຼີກລ້ຽງການເລືອກ ຕັ້ງຮອບຄັດເລືອກ ຕົວເລກທີ່ເປັນທາງການຈາກຄະນະກຳມະການການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ມີກຳນົດຈະເປີດເຜີຍໃນເດືອນໜ້າ ແຕ່ທ່ ານ ປຣາໂບໂວ ໄດ້ອ້າງວ່າຕົນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໂດຍໄດ້ບອກກັບບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼາຍພັນຄົນໃນນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາວ່າ ນີ້ແມ່ນໄຊຊະນະຂອງຊາວອິນໂດເນເຊຍທັງໝົດ ທິບສຸດາ
ບັນດາສະມາຊິກສະພາກຣີສໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍການແຕ່ງງານຂອງຄົນຮັກເພດດຽວກັນ ແລະ ການລ້ຽງລູກບຸນທຳຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ມັນຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນໄຊຊະນະທີ່ສຳຄັ ນຫຼາຍສຳລັບສິດທິຄົນຮັກເພດດຽວກັນ ຫຼື LGBTQ ໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໂດຍລັດຖະບານຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຄັດຄ້ານຈາກໂບດຄຣິສຕຽນນິກາຍອໍໂຕດັອກສ໌ທີ່ມີອຳນາດກໍ ຕາມ ຮ່າງ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄູ່ຮັກເພດດຽວກັນ ມີສິດທີ່ຈະແຕ່ງງານກັນ ແລະ ຮັບລ້ຽງລູກ ແນ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ມັນບໍ່ໄດ້ລວມສິດທິການເກີດລູກສຳລັບຄູ່ຮັກກະເທີຍ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊຸມ ຊົນ LGBTQ ຫຼາຍແຫ່ງເວົ້າວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ໄປໄກພໍ ກຣີສ ຕອນນີ້ເປັນປະເທດຄຣິສຕຽນນິກາຍອໍໂຕດັອກສ໌ປະເທດທຳອິດ ເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບປະເທດທີ 16 ແລະ ເປັນປະເທດທີ 37 ໃ ນໂລກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແຕ່ງງານຂອງຄົນຮັກເພດດຽວກັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຣີສ ທ່ານ ຄີຣີຢາຄອສ ມິດໂຊຕາກິສ ໄດ້ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ X ທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ແມ່ນ Twitter ວ່າ ນີ້ແມ່ນຄວາມສຳເລັດອັນໜຶ່ງສຳລັບສິດທິ ມະນຸດ ໂດຍສະທ້ອນເຖິງປະເທດກຣີສໃນມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນປະເທດຫົວກ້າວໜ້າ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງຊາວຢູໂຣບ ອານາສັກ ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວໃນວັນພະຫັດວາ ນນີ້ວ່າ ອົງການສືບລັບຂອງສະຫະລັດເຊື່ອວ່າ ອາດເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຣັດເຊຍກຳລັງພັດທະນາອາວຸດປະເພດອະວະກາດທີ່ມີ ທີ່ເປັນອຸປະກອນໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄຼຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດາວທຽມທັງຫຼາຍບອດ ຕິ ດຂັດ ຫຼື ທຳລາຍເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກພາຍໃນ ຫຼາຍກວ່າການລະເບີດຂອງຫົວນິວເຄຼຍ ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຍິງພວກດາວທຽມລົງ ອີງຕາມອົງການຂ່າວ Reuters ຂ່າວສືບລັບຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນທີ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເທີເນີ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ປະທານຄະນະກຳມະການດ້ານສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການແບບຜິດປົກກະຕິ ທີ່ເຕືອນເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແ ຫ່ງຊາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ບອກກັບອົງການຂ່າວ Reuters ວ່າ ວໍຊິງຕັນ ມີຂ່າວສືບລັບໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັກກະຍະພາບດ້ານນິວເຄຼຍຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ຄວ າມພະຍາຍາມເພື່ອພັດທະນາອາວຸດປະເພດອະວະກາດ ແຕ່ກ່າວຕື່ມວ່າ ຄວາມອາດສາມາດໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍບໍ່ ບໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮີບດ່ວນຕໍ່ສະຫະລັດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ແອ ນໂທນີ ບລິງເກັນ ສະທ້ອນທັດສະນະແບບດຽວກັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມອາດສາມາດທີ່ພວມມີຢູ່ ບັນດານັກວິເຄາະທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງໂຄງການອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານອະວະກາດ ບາງທີບໍ່ແມ່ນຫົວລະເບີດນິວເຄລຍ ແຕ່ເປັນອຸປະກອນທີ່ມີພະລັງງານສູງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄລຍ ເພື່ອທີ່ຈະດຳເນີນການໂຈມຕີໃນຫຼາຍຮູບແບບ ຕໍ່ພວກດາວທຽມທັງຫຼາຍ ໄດ້ ທິບສຸດາ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະ ໂຊມາເລຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງປະເທດທັງສອງສະເໝີສະເໜີວ່າເປັນແຜນທີ່ໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງກອງທັບແຫ່ງຊາດໂຊ ມາເລຍ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງອາລຊາບາບ ໃນພິທີຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງປະທານາທິບໍດີໂຊມາເລຍ ທ່ານ ຮັສ ຊານ ຊີກ ໂມຮຳມຸດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດິຊູ ປະເທດທັງສອງໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກເຂົ້າໃຈ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຄ້າຍທະຫານຂຶ້ນຫ້າແຫ່ງສຳລັບກອງທັບແຫ່ງຊາດໂຊມາເລຍ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຈາກອົ ງການຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງໂຊມາເລຍ ຫຼື ຊອນນາ ຄ້າຍທະຫານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສຳລັບກອງພົນດາແນບ ຊຶ່ງເປັນພວກທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະ ຝຶກແອບໂດຍສະຫະລັດ ພາຍໃນເວລາຫຼາຍເດືອນ ພວ ກເຮົາຫວັງວ່າຈະໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 3,000 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນຕົວເລກທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນປີ 2017 ນອກນັ້ນ ກອງພົນດາແນບ ຍັງໄດ້ກະກຽມທີ່ຈະໃຫ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄົງຕົວ ພ້ອມທັງ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ໃນເວລານີ້ກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນໃນການເກັບເກນ ແລະ ຝຶກແອບ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ໂມລີ ຟີ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການອາຟຣິກາ ທ່ານນາງ ໂມລີ ຟີ ຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີລົງນາມກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຊມາເລຍ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໃຫ້ທາງກອງທັບສາມາດຮັບມືກັບກຸ່ມອາລ ອາລຊາບາບໄ ດ້ ອານາສັກ
ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນກຳລັງເພັ່ງເລັງໃສ່ການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກວິເຄາະ ໃນຂະນະທີ່ນັກຍຸດທະສາດ ຂອງທຳນຽບຂາວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມນະໂຍບາຍຕ່າງໆສຳລັບພາກພື້ນນັ້ນ ໄດ້ຍ້າຍໄປກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ເຄີດ ແຄມເບລ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ປະສານງານເຂດອິນໂດແປຊີຟິກ ສຳລັບສະພາຄວ າມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ລິເລີ່ມແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືທັງຫຼາຍ ຮ່ວມມືກັນຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນທົ່ວພາກພື້ນ ນັບຈາກການດຸ່ນດ່ຽງການເຕີບ ໂຕຂອງຈີນ ຈົນເຖິງການຫຼຸດໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກຳລັງຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບົດບາດຂອງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງແມ່ນຕຳແໜ່ງວ່ າງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດເປັນຕົ້ນມາ ເວລາທີ່ທ່ານນາງ ເວນດີ ເຊີແມນ ໄດ້ອອກບຳນານ ສະພາສູງໄດ້ຢືນຢັນທ່ານ ແຄມເບລ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ສະເໜີຊື່ທ່ ານສຳລັບຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວໃນເດືອນພະຈິກແລ້ວນີ້ ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ແຄມເບລ ໃນຖານະເປັນຜູ້ປະສານງານເຂດອິນໂດແປຊີຟິກນັ້ນ ຈະຖືກປ່ອຍໃຫ້ວ່າງ ໜັງສືພິມ Financial Times ໄດ້ລາຍງານໃນວັນ ວັນທີ 6 ກຸມພາທີ່ຜ່ ານມາ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່ອນປິດທ້າຍລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິ ງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ມີກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ນຳພາໂດຍບັນດານັກຊ່ຽວຊານທາງທະເລໃນອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ມັນມີປະກາລັງຫຼາຍກວ່າທີ່ຖືກບັນທຶກໃນທົ່ວໂລກກ່ອນໜ້ານີ້ ອິນໂດເນເຊຍ ອອສ ເຕຣເລຍ ແລະ ຟີລິບປິນ ຖືກລະບຸວ່າມີປະກາລັງຫຼາຍທີ່ສຸດ ນັກຂ່າວຂອງ VOA ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ ເຊິ່ງພຸດທະສອນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີດາວທຽມ ແ ລະ ເຄື່ອງຈັກທີ່ສະຫຼຽວສະຫຼາດ ບັນດານັກວິທະຍາສາດທາງທະເລໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ໃໝ່ກ່ຽວກັບປະກາລັງຂອງໂລກ ໂຄງການລິເລີ່ມ Allen Coral Atlas ໄດ້ລະບຸວ່າ ມີປະກາລັງໃນນ້ຳຕື້ນທົ່ວໂລກປະມານ 348,000 ຕາກິໂລແມັດ ເຖິງຄວາມເລິກ 30 ແມັດ ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການຄາດໝາຍກ່ອນໜ້ານີ້ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຫວັງວ່າການສຶກສາດັ່ງກ່າວຈະອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດານັກການເມືອງ ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ຈັດການກັບລະບົບປະກາລັງ ປະກາລັງໄດ້ປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼາກຫຼາຍ ລວມມີສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ການຫາປາເກີນຂອບເຂດ ແລະ ມົນລະພິດ ປະກາລັງ Great Barrier Reef ຂອ ງອອສເຕຣເລຍ ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດພຽງສິ່ງດຽວທີ່ສາມາດແນມເຫັນຈາກອາວະກາດນັ້ນ ກໍຍັງຖືກທຳລາຍໂດຍອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປາດາວນ້ຳທີ່ກິນປະກາລັງ ທ່ານ Mitchell Lyons ແມ່ນມາຈາກໂຮງຮຽນສິ່ງແວດລ້ ອມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Queensland ຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານໄດ້ມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບໍລິສັດກະຈາຍສຽງຂອງອອສເຕຣເລຍ ຫຼື ABC ວ່າ ການຄົ້ນພົບຂອງໂຄງການຈະຂະຫຍາຍຄວ າມພະຍາຍາມອະນຸລັກທຳມະຊາດ In Australia we kind of had a reasonable idea of where a lot of our reefs ທ່ານ Lyons ກ່າວວ່າ ໃນອອສເຕຣເລຍ ພວກເຮົາຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຄິດທີ່ດີກ່ຽວກັບວ່າປະກາລັງທີ່ຫຼວງຫຼາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃສ ແຕ່ສຳລັບເ ຂດອຳນາດບາງແຫ່ງໃນທົ່ວພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຫຼື ອິນໂດເນເຊຍ ຟີລິບປິນ ມັນແມ່ນບໍ່ດີຫຼາຍ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບແຜນທີ່ບ່ອນທີ່ມີປະກາລັງຢູ່ ຂ້າພະເຈົ້າເດົາວ່າຄວາມໄດ້ປຽ ບຂອງການມີແຜນທີ່ທີ່ກົງກັນໃນທົ່ວໂລກກໍແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດເລີ່ມລາຍງານ ແລະ ພິຈາລະນາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເດົາວ່າ ອະນຸລັກ ແຜນທີ່ຕ່າງໆແມ່ນມີໃຫ້ເບິ່ງຢ່າງເປີດເຜີຍຜ່ານເວັບໄຊ Allen Coral Atlas ແ ລະ Google Earth ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບເງິນທຶນຈາກບໍລິສັດທີ່ຖືກກໍ່ຕັ້ງໂດຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Microsoft ທ່ານ Paul Allen ແລະ ບໍລິຫານໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລລັດອາຣີໂຊນາ ໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດານັກອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ມະຫ າວິທະຍາໄລລັດ Queensland ການສຶກສາຢ່າງຄົບຖ້ວນແມ່ນຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ Cell Report Sustainability ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າປະກາລັງຄຸ້ມຄອງໜຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງຊີວິດໃນນ້ຳທັງໝົດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ແລະ ຊີວິດກ ານເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍພັນລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ພຸດທະສອນ VOA
ກອງກຳລັງທະຫານລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມກັນລາດຕະເວນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະອາຊະຍາກຳຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນແຂວງຜົ້ງສາລີເປີດເຜີຍວ່າ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ແລະ ມີຮູບແບບຂອງອາຊະຍາກຳຢ່າງຫຼາກຫຼາຍດ້ວຍນັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງຜົ້ງສາລີ ທີ່ມີເຂດຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບທັງຈີ ນ ແລະ ຫວຽດນາມນັ້ນ ກໍຍິ່ງມີບັນຫາອາຊະຍາກຳເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍາກຕໍ່ການຕິດຕາມຈັບກຸມອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າແກ໊ງອາຊະຍາກຳ ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນນັ້ນ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງເປັນຂະບວນການເຄືອຂ່າຍ ດຽວກັນ ຈຶ່ງສາມາດຫຼົບໜີຈາກປະເທດໜຶ່ງໄປອີກປະເທດໜຶ່ງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແກ໊ງຄ້າຢາເສບຕິດນັ້ນ ກໍຄືແກ໊ງອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ທີ່ເປັນຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປັດຈຸ ບັນນີ້ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງມີການປະສານງານກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນກອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປກສ ເຂົ້າໃນການລາດຕະເວນຮ່ວມກັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດສະກັດກັ້ນໄດ້ຢ່າງເທົ່າ ທັນກັບສະຖານະການຕົວຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ລະຫວ່າງ ປກສ ເມືອງໃໝ່ ກັບຕຳຫຼວດເມືອງດ້ຽນບຽນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ລາດຕະເວນຮ່ວມກັນສອງຝ່ າຍ ລາດຕະເວນ ຝ່າຍດຽວ ເພື່ອສະກັດກັ້ນແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນຫັ້ນ ເປັນຕົ້ນ ບັນດາເປົ້າໝາຍການຜະລິດ ການຂົນສົ່ງ ເສບ ແລະ ຊື້ຂາຍຢາເສບຕິດ ຄະດີອາຊະຍາກຳຂ້ າມຊາດ ຄະດີອາຍາ ແລະ ອື່ນໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະພາບຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ໂດຍພື້ນຖານແມ່ນມີຄວາມສະຫງົບ ນອກຈາກນີ້ ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ຊາຍແດນລາວກັບປ ະເທດເພື່ອນບ້ານ ກໍຄືການລັກລອບນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະຕ່າງໆ ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານເຂົ້າມາໃນລາວ ຊຶ່ງຖືເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ແລະ ຍາກທີ່ຈະສະກັດກັ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກລາວມີເຂດ ຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອນບ້ານເຖິງ 5 ປະເທດ ເມື່ອປະກອບກັບການທີ່ເປີດຊາຍແດນທຸກດ້ານ ເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານລາວມີຈຳນວນພະນັກງານຢ່າງຈຳກັດດ້ ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການກວດກາໄດ້ຢ່າງບໍ່ທົ່ວເຖິງ ຊຶ່ງເມື່ອສົມທົບກັບວິກິດຕະການທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຍົາວະຊົນລາວຢຸດຮຽນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການວ່າງງ ານເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງໄດ້ກາຍເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນປະການໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາຊະຍາກຳຕ່າງໆ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລາວ ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງບັນຫາການລັກລົດຈັກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສ ະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການລັກລົດຈັກນີ້ ບໍ່ເຄີຍແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຈັກເທື່ອ ລົດຈັກນີ້ນະ ຮ້ານຂາຍລົດຈັກມືສອງກໍເຕັມ ຮ້ານຂາຍໝວກກັນນັອກກໍຫຼາຍ ມືສອງກະເປີດ ບໍ່ເຫັນປາບປາມຫຍັງ ອີ ກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືນັກຮຽນຈົບໃໝ່ນີ້ ເຂົາຫັນມາເຮັດວຽກໝົດ ເພື່ອຊ່ອຍພໍ່ຊ່ອຍແມ່ຫາເງິນ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕົວເລກທີ່ຈົບຈາກ ມ.7 ນີ້ເຂົ້າມາມະຫາໄລນີ້ ຕົກລົງໜ້າຕົກໃຈ ຈາກ 10,000 ກວ່າຄົນທີ່ສະໝັກເຂົ້າຮຽນມະຫາໄລ ນີ້ນະ ເຫຼືອມີແຕ່ 5,000 ອັນນີ້ບົ່ງບອກເຖິງວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າການສຶກສາແລ້ວ ເຂົາຈະເຫັນວ່າການຢູ່ລອດເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອເກີດບັນຫາແບບນັ້ນແລ້ວຫັ້ນ ສັງຄົມນີ້ເລີ່ມມີຄວາມສັບສົນ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທັງນີ້ ທາງການລາວໄດ້ກວດພົບລົດຍົນທີ່ລັກລອບນຳເຂົ້າມາໃນລາວໂດຍຜິດກົດໝາຍ ຈຳນວນເຖິງ 30,000 ກວ່າຄັນຕໍ່ປີ ໃນປີ 2022 ແລະ ປີ 2023 ແຕ່ກໍໄດ້ມີການລົງໂທດຜູ້ລັກລອບດັ່ງກ່າວພຽງແຕ່ການປັບໃໝຜູ້ທີ່ລັກລອບນຳເ ຂົ້າຍານພາຫະນະດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນໃນຕົ້ນປີ 2024 ນີ້ ກໍຍັງມີລົດຍົນ ລັກລອບນຳເຂົ້າໂດຍຜິດກົດໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ຊຳລະຄ່າປັບໃໝອີກ 8,000 ກວ່າຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດເຂົ້າໃນການກວດກາຍ ານພາຫະນະທຸກຄັນທີ່ນຳເຂົ້າມາໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດແຂວງຊາຍແດນລາວກັບຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມນັ້ນ ນອກຈາກນີ້ກະຊວງການເງິນກໍລາຍງານວ່າ ມີການລັກລອບນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກ ຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນປະລິມານລວມຫຼາຍກວ່າ 700 ລ້ານລິດ ເພາະອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ລາຍງານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ລະບຸວ່າລາວນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດ ນາມໃນປະລິມານສະເລ່ຍ 1,200 ລ້ານລິດໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ວ່າຈາກການກວດສອບຂໍ້ມູນດ້ວຍການສອບຖາມໄປຍັງປະເທດຕົ້ນທາງ ກໍຄືໄທ ແລະ ຫວຽດນາມນັ້ນ ກັບໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຈິງວ່າ ລາວໄດ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈ າກທັງສອງປະເທດໃນປະລິມານລວມກັນກວ່າ 1,900 ລ້ານລິດຕໍ່ປີ ໝາຍຄວາມວ່າມີການທຸດຈະລິດຈາກການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນໃນປະລິມານລວມເຖິງ 700 ລ້ານລິດ ຈຶ່ງມີພຽງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະນັກງານລັດກັບ ຜູ້ປະກອບການຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນການທີ່ເປັນການທຸດຈະລິດໄດ້ຢ່າງເປັນຂະບວນການ ທັງຍັງບໍ່ສາມາດຈັບກຸມ ແລະ ລົງໂທດບັນດາຜູ້ກະທ ຳຜິດໄດ້ເລີຍຈົນເຖິງເວລານີ້ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ນານາຊາດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວຫຼຸດລົງ ເພາະເຫັນວ່າມີການທຸດຈະລິດ ແລະ ຍັກຍ ອກເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄປເປັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງບັນດາພະນັກງານພັກລັດເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງໄດ້ໃນມື້ອື່ນ ແລະ ຂໍແຈ້ງຂ່າວດີໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ທ່ານສາມາດ ຂຽນຄຳເຫັນ ຫຼື ໃຫ້ອີໂມຈິໃນລາຍການຕ່າງໆທີ່ທ່ານອ່ານ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ VOA ລາວ VOA ລາວ ໄດ້ແລ້ວ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ສະຫະລັດບໍ່ເຫັນສັນຍານໃດໆຂອງ ສົງຄາມທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍເກົາຫຼີເໜືອ ເຖິງແມ່ນຈະມີກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນໝໍ່ໆມານີ້ ແລະ ການປະຕິເສດທີ່ຈະພົວພັນໃນການເຈລະຈາທາງດ້ານການທູດຂອງຕົນກັບ ສະຫະລັດກໍຕາມ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານນາງຈຸງ ປາກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮັບຜິດຊອບກິດຈະການຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ກ່ າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຕິດຕາມເບິ່ງກິດຈະກຳທຸກປະເພດຢູ່ສະເໝີໂດຍພຽງຢາງ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຍັບຍັ້ງຕື່ມອີກ ໂດຍແນໃສ່ເພື່ອດັດແປງ ການຄິດໄລ່ຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອຶນ ກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນເອົາມາດຕະການທາງດ້ານທະຫານໂດຍກົງ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າທ່າທີຂອງທ່ານກິມໄດ້ປ່ຽນໄປ ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນ ສັນຍານຂອງມາດຕະການໂດຍກົງໃດໆ ແລະ ມາດຕະການດ້ານການທະຫານໃດໆ ທ່ານນາງປາກກ່າວ ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນການໂຈມຕີທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ ຫຼືການ ໂຈມຕີໂດຍກົງໃນຊ່ວງ ເວລານີ້ ເມື່ອຕົ້ນອາທິດນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ດຳເນີນການຍິງລູກສອນໄຟຄຣູສນຳວິຖີຄັ້ງທີ 5 ຂອງປີ ເຊິ່ງມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດວັນກ່ອນໜ້າການຊ້ອມລົບລະບົບລູກສອນໄຟປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ສຳລັບອາທິດໜ້ານີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ອາດນະສັກ
ລັດຖະບານສະວີເດັນຈະຄ່ອຍໆຢຸດເຊົາໂຄງການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາສອງຝ່າຍກັບກຳປູເຈຍພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ ຢູ່ໃນບັນດາກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ທີ່ມີທ່າທ າງວ່າ ງົບປະມານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ ໃນປີ 2023 ລັດຖະບານສະວີເດັນໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອປະມານ 17 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນຢູ່ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ ໂດຍແນໃສ່ເພື່ ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກອົງການ ຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທ ດຂອງສະວີເດັນ ຫຼື SIDA ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະວີເດັນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ກຳລັງບັງຄັບໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ເພັ່ງເລັງຄືນໃໝ່ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະເທດ ຂໍອະໄພ ແກ່ ຕ່າງປະເທດ ເວລາສະວີເດັນ ໄດ້ປະກາດເມື່ອເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ການຕັດສິນໃຈໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກທີ່ໃຫ້ການບໍລິຈາກ ໄດ້ຕ້ອງຕິໃນການກ້າວຖອຍຫຼັງຂອງປະຊາທິປ ະໄຕຢູ່ໃນປະເທດກຳປູເຈຍໃນຮອບທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານສະວີເດັນຕ້ອງການຢາກໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຂອງສະວີເດັນ ຖືກນຳໃຊ້ແບບມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ຈົ ບຂ່າວ
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າອາດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານ ຈົ່ງໂຊກດີ ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ